ທ້າວຣິກກີ ງວຽນ ພົນລະເມືອງທີ່ອາໄສຢູ່ໃຈກາງຄຸ້ມຊາວຈີນ ຫຼື ຊາຍນາທາວນ໌ ຂອງນະຄອນນິວຢອກ ບ່ອນທີ່ສຽງນອງນັນທີ່ເກີດຈາກການກໍ່ສ້າງທີ່ກຳລັງດຳເນີນໄປຢູ່ນັ້ນ ໄດ້ລົບກວນການດຳລົງຊີວິດໃນແ ຕ່ລະວັນຂອງລາວຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ຊຶ່ງລາວເວົ້າວ່າ This is a noise meter, um I had to buy one.
ອັນນີ້ແມ່ນເຄື່ອງແທກສຽງທີ່ຂ້ອຍຊື້ມາ ສຽງນອງນັນທີ່ດັງຢູ່ຕະຫຼອດເວລາເຖິງຂັ້ນທີ່ໄດ້ເຮັດໃຫ້ທ້າວງວຽນ ບັດນີ້ວັດແທກສຽງທີ່ສົ່ງຜົນກະທົບບໍ່ພຽງແຕ່ລາວເທົ່ານັ້ນ ຫາກມັນຍັງສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ຊຸມຊົນຊາ ວເອເຊຍທີ່ເຖົ້າແກ່ ຜູ້ດຳລົງຊີວິດຢ່າງໜຽວແໜ້ນຢູ່ໃນຄຸ້ມນີ້ ທ້າວງວຽນກ່າວອີກວ່າ Yeah I can't imagine for the elderly that's living in that building over there ຂ້ອຍຈິນຕະນາການບໍ່ໄດ້ເລີຍ ສຳລັບພວກຜູ້ເຖົ້າທີ່ອາໄສຢູ່ໃນຕຶກຫຼັງນັ້ນ ພວກເພິ່ນເປີດປ່ອງຢ້ຽ ມ ແລະພວກເພິ່ນຢູ່ກົງກັນຂ້າມກັບສຽງນອງນັນທັງໝົດເລີຍ ຂ້ອຍອາໄສຢູ່ທີ່ນີ້ໄດ້ 11 ປີແລ້ວ ແລະຂ້ອຍຢາກຢູ່ທີ່ນີ້ຕໍ່ໄປອີກ 11 ປີ ການຄົ້ນຄວ້າເມື່ອມໍ່ໆມານີ້ ທີ່ພົວພັນກັບປະຊາຊົນ 130,000 ຄົນ ຜູ້ທີ່ໄດ້ນຳໃຊ້ລະບົບກວດຫາ ສຽງຢູ່ໃນໂມງແອັບເປິລຂອງເຂົາເຈົ້າ ທີ່ໄດ້ເຜີຍແບເຖິງຜົນກະທົບຕ່າງໆທີ່ໜ້າເປັນຫ່ວງ ດັ່ງທີ່ໄດ້ຖືກເປີດເຜີຍ ໂດຍນັກສືບຫຼັກຂອງການສຶກສາຄົ້ນຄວ້າດັ່ງກ່າວ ທ່ານຣິກ ນິດໂຊ ອາຈານສອນວິທະຍາສາ ດດ້ານສຸຂະພາບທີ່ພົວພັນກັບສະພາບແວດລ້ອມຢູ່ທີ່ມະຫາວິທະຍາໄລມິກຊິແກນ ກ່າວຜ່ານທາງຊູມວ່າ ຜົນສະຫຼຸບເບື້ອງຕົ້ນສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ຊາວອາເມລິກັນຫຼາຍເຖິງໜຶ່ງໃນສາມຄົນໃດ ອາດເປັນໄປໄ ດ້ສູງວ່າແມ່ນໄດ້ຍິນສຽງໃນລະດັບທີ່ອາດເຮັດໃຫ້ເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ສຸຂະພາບຂອງເຂົາເຈົ້າ ການຄົ້ນຄວ້າຂອງທ່ານນິດໂຊ ຍັງໄດ້ເຜີຍແບການພົບເຫັນສິ່ງທີ່ບໍ່ໄດ້ຄາດຄິດອື່ນໆເລີຍນັ້ນ ທ່ານນິດໂຊ ອະທິ ບາຍວ່າ ພວກເຮົາຍັງໄດ້ພົບເຫັນວ່າບໍ່ໝົດທຸກຄົນດອກທີ່ໄດ້ຮັບສຽງນອງນັນເທົ່າໆກັນ ແທ້ຈິງແລ້ວ ພວກທີ່ເຂົ້າຮ່ວມໃນການສຶກສາຂອງພວກເຮົາ ຜູ້ທີ່ເປັນຄົນຜິວດຳ ຫຼື ຄົນທີ່ເວົ້າພາສາສະເປນ ມີແນວໂນ້ມ ສູງກວ່າໝູ່ທີ່ໄດ້ຍິນສຽງນອງນັນຫຼາຍກວ່າພວກຊົນຊາດອື່ນ ແລະບັນດາກຸ່ມຊົນເຜົ່າອື່ນໆໃນການສຶກສາ ອີກຕ່າງຫາກ ບັນດານັກຄົ້ນຄວ້າຢູ່ທີ່ໂຮງໝໍໃຫຍ່ຂອງລັດແມສຊາຈູເຊັດສ໌ ໄດ້ເຊື່ອມໂຍງການໄດ້ຍິນ ສຽງລົບກວນເປັນເວລາດົນນານກັບບັນຫາທາງດ້ານສຸຂະພາບຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ທີ່ອາດຈະນຳໄປສູ່ຜົນຮ້າຍແຮງຕ່າງໆ ທ່ານໝໍໂລກຫົວໃຈ ໄມເຄິລ ອອສບອນ ປະຈຳໂຮງໝໍໃຫຍ່ຂອງລັດແມສຊາຈູເຊັດສ໌ ກ່າ ວວ່າ ຈາກຂໍ້ມູນຂອງພວກເຮົາ ແລະວຽກງານຂອງຄົນອື່ນໆ ມັນປາກົດວ່າສຽງລົບກວນບໍ່ໄດ້ຮັບການຍອມຮັບ ແລະເປັນເງື່ອນໄຂຂອງຄວາມສ່ຽງພຽງລຳພັງ ສຳລັບການພັດທະນາເປັນໂລກຫົວໃຈ ການສຶ ກສາຂອງທ່ານໝໍອອສບອນ ຍັງໄດ້ພົບເຫັນວ່າ ພວກຄົນທີ່ອາໄສຢູ່ໃນບໍລິເວນທີ່ມີສຽງຂອງການສັນຈອນໃນລະດັບສູງ ເຊັ່ນວ່າ ຢູ່ໃກ້ສະໜາມບິນ ມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ສູງວ່າຈະປະເຊີນກັບເຫດການໃຫຍ່ຕ່າ ງໆທາງດ້ານຫົວໃຈເພີ່ມຂຶ້ນ ທ່ານໝໍອອສບອນກ່າວວ່າ We found uh basically that there was a pathway ໂດຍພື້ນຖານແລ້ວ ພວກເຮົາໄດ້ພົບວ່າ ມີແນວທາງທີ່ເຊື່ອມໂຍງສຽງລົບກວນກັບໂລກຫົວໃຈ ທີ່ໄດ້ເກີດຂຶ້ນມາຈາກສະໝອງ ແລະ ພົວພັ ນກັບການອັກເສບຂອງເສັ້ນເລືອດ ທີ່ນຳໄປສູ່ຜົນສະທ້ອນທີ່ຮ້າຍແຮງຂຶ້ນເລື້ອຍໆ ອັນນີ້ ມັນມັກຈະເປັນການບໍ່ຍອມຮັບເຖິງເງື່ອນໄຂຂອງຄວາມສ່ຽງສຳລັບໂລກຫົວໃຈ ໃນການຮັບມືກັບຄວາມເປັນຫ່ວງທ າງດ້ານສຸຂະພາບເຊັ່ນນັ້ນ ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບໄພອັນຕະລາຍຂອງມົນລະພິດທາງສຽງ ໄດ້ຖືກເຜີຍແຜ່ອອກຜ່ານທາງເວັບໄຊ ອົງການຈັດຕັ້ງ ແລະ ແອັບຕ່າງໆ ທີ່ໃຫ້ພວກຄົນທັງຫຼາຍມີຄວາມສາມາດທີ່ຈະເກັບກ ຳຂໍ້ມູນ ແລະ ຊຸກຍູ້ໃຫ້ຄຸ້ມບ້ານທັງຫຼາຍງຽບສະຫງົບຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ ທ່ານນາງ ອາລີນ ບຣອນຊາຟ ເປັນນັກເຄື່ອນໄຫວໃນດ້ານຂອງການຫຼຸດຜ່ອນສຽງທີ່ເປັນອັນຕະລາຍ ກ່າວວ່າ ເມື່ອຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນ ມີ ບໍ່ເທົ່າໃດຄົນຜູ້ທີ່ໄດ້ຕໍ່ສູ້ເພື່ອໃຫ້ມົນລະພິດໜ້ອຍລົງ ມາເຖິງດຽວນີ້ແມ່ນມີຫຼາຍຄົນເພີ່ມຂຶ້ນ ມີການສຶກສາຄົ້ນຄວ້າຫຼາຍຂຶ້ນ ແລະ ພວກເຮົາຫາກກໍມີສະມາຊິກສະພາຕ່ຳ ທ່ານຍິງຜູ້ໜຶ່ງ ສະເໜີຮ່າງກົດໝາຍທີ່ຈະ ໃຫ້ທຶນຄືນຕໍ່ຫ້ອງການ ເພື່ອການຫຼຸດຜ່ອນ ແລະ ຄວບຄຸມສຽງນອງນັ້ນ ຢູ່ທີ່ອົງການປ້ອງກັນສະພາບແວດລ້ອມຂອງສະຫະລັດ ຫຼື EPA ດ້ວຍການເຂົ້າມາແກ້ໄຂທີ່ອາດເປັນໄປໄດ້ຂອງລັດຖະບານກາງ ຕໍ່ໄພຄຸກຄາ ມທີ່ບໍ່ສາມາດແນມເຫັນໄດ້ອັນນີ້ ມົນລະພິດທາງສຽງອາດກາຍມາເປັນເລື່ອງທີ່ໜ້າເປັນຫ່ວງຫຼາຍກວ່າມົນລະພິດທາງອາກາດ ໄຊຈະເລີນສຸກ VOA